ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຮນແຮງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວໆປະຈຳສັບປະດາອີກເປັນຄັ້ງໃໝ່ ໄດ້ວ່າເລື່ອງແລກນີ້ ກໍ ແມ່ນກ່ຽວກັບທີ່ວ່າລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕຽມພ້ອມຊື້ ຫຼືວ່າຈະຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈາກປະເທດຣັດເຊຍນີ້ນະ ມັນເປັນມາແນວໃດ ແລະ ຕົກເປັນມູນຄ່າທໍ່ໃດເນາະ ອັນນີ້ນອກຈາກຄືທາງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ເພິ່ນກະເລີຍລາຍງານວ່າ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແລະກະທ່ານ ບຸນຄົງ ສີຫະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທ າລະນະສຸກ ເພິ່ນກະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກກັບສູນວິໄຈຂອງຣັດເຊຍ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທົດລອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຮ່ວມກັບຣັດເຊຍ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີກະ ແຈ້ງວ່າ ທັງສອງຝ່າຍກະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຫາວັກຊີນ ທີ່ຜະລິດໂດຍຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກກະບວນການລັບລອງຂັ້ນທີ 3 ໃນຣັດເຊຍເສັດສົມບູນແລ້ວ ສ່ວນກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພິ່ນກະລະບຸ ວ່າ ລັດຖະມົນຕີລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຣັດເຊຍກະໄດ້ຮ່ວມຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮ່ວມມືໃນອະນາຄົດ ທີ່ຊິພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງວິຊາຊີບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດ ລວມເຖິງການປັບປຸງອຸປະກອ ນທີ່ໃຊ້ໃນໂລງພະຍາບານ ສຳລັບລັກສາຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ຂອງລາວ ແລະ ກະຍັງເຫັນພ້ອງກັນຊິໃຫ້ຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຈາກທັງສອງປະເທດນີ້ ຮ່ວມມືກັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ອາ ມື້ກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າຈະຊື້ ຫຼືວ່າຊື້ນີ້ນະ ແຕ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າແມ່ນການ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຈະມາທົດລອງຢາວັກຊີນຢູ່ໃນລາວນີ້ ກໍແປວ່າບໍ່ແມ່ນຊື້ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະ ເອີ່ນ ໃຊ້ຄຳວ່າກຽມທີ່ທີ່ຈັດຫາ ຈັດຫານີ້ກະຄືເລື່ອງຂອງການຊື້ການຂາຍແຫຼະເນາະ ກະເຈລະຈາກັບທາງຣັດເຊຍເນາະ ມັນກະອາດຈະແມ່ນຊື້ຂາຍ ແຕ່ວ່າມັນກໍເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າຈະແບນມືໄປ ຫຼືວ່ າຈະຂໍທານ ຫຼືວ່າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ແມ່ນຊອກຫາຢາວັກຊີນວ່າຊັ້ນຕົວະເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນມັນມັນ ມັນແມ່ນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຣັດເຊຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ ແລ້ວຖ້າ ລາຍງານວ່າຢາວັກຊີນນັ້ນຖືກທົດລອງສົມບູນໃນລະດັບ 3 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງບໍ່ ທີ່ຕາມທີ່ວ່າຂ່າວໆໃນຕ່າງປະເທດຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີປະເທດໃດ ບໍ່ມີປະເທດໃດໃນໂລກນີ້ທີ່ວ່າທົດລອງຢາວັກ ຊີນ ຈົບ ຫຼືວ່າສຳເລັດຂັ້ນທີ່ 3 ເທື່ອ ເປັນພຽງທີ່ວ່າແລ້ວໄປແລ້ວຂັ້ນທີ່ 2 ແລະ ນຳມາໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນຊື່ໆ ອັນນີ້ທ່ານແນ່ໃຈບໍ່ວ່າທົດລອງຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວ ອັນນີ້ເນາະ ກະຕາມຕາມຂ່າວ ເພິ່ນກະໄດ້ລະບຸເນາະວ່ າ ເປັນການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ ຫຼັງຈາກທີ່ກະບວນການລັບລອງຂັ້ນທີ່ 3 ເນາະ ຫຼັງຈາກ ການຮັບຮອງຂັ້ນທີ 3 ນະ ຈະໝາຍເຖິງວ່າຊ່ວງນີ້ກໍຄືຍັງ ຍັງມີການທົດລອງຢູ່ ອາ ຫຼັງຈາກຮັບຮອງຂັ້ນທີ 3 ໃນຣັດເຊຍນີ້ ສົ ມບູນແລ້ວນະ ໝາຍເຖິງວ່າຕອນນີ້ກະຍັງບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ ທີ 3 ເນາະ ອືມ ກະແປວ່າ ຍັງບໍ່ສຳເລັດໃນການທົດລອງແບບສົມບູນ ແບບຖືກຕ້ອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນລະດັບ 3 ເທື່ອ ແຕ່ວ່າເອົາມາໃຊ້ແລ້ວ ແ ລ້ວກະ ລາວນີ້ ກໍຕ້ອງການຢານັ້ນມາກັນໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລະແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈອີກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນຂ່າວທີ່ວ່າງຽບໄປແລ້ວ ຫຼືວ່າຕາຍໄປແລ້ວກໍບໍ່ຈັກແຫຼະວ່າ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານັ ກວິທະຍາສາດໄທ ຄົ້ນໄດ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເອົາໄປລອງໃສ່ລີງຫັ້ນນະ ອັນນີ້ມັນໄປຮອດຂັ້ນໃດແລ້ວເນາະ ອັນນີ້ກໍຖື ຖືວ່າຜ່ານໄປໃນ ໃນລະດັບໜຶ່ງເນາະ ຜ່ານທົດລອງກັບສັດ ແລ້ວກໍຄືລີງເນາະ ແລ້ ວກະຕອນນີ້ກະຢູ່ໃນລະດັບການທົດລອງຢູ່ກັບຄົນ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຕອນນີ້ກໍ ກໍຍັງ ຍັງໄປຍຸຕິໄປຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງທົດລອງໃນກັບຄົນ ຊຶ່ງຜົນເນ່ຍ ຄາດວ່າຊິອອກພາຍໃນປະມານປາຍເດືອນນີ້ ຫຼືວ່າກາງເດືອນໜ້າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າຍັງຢູ່ຂັ້ນທົດລອງຢູ່ ແມ່ນ ກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ກໍວ່າຈີນລະຊິມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານຢາວັກຊີນນີ້ ກ່ຽວກັບຈີນນີ້ ເປັນ ເປັນຫຍັງມັນງຽ ບໄປເນາະ ອັນນີ້ກໍ ກໍບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືອາຊຽນກັບຈີນ ທີ່ຜ່ານມາກະມີຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນທາງໄກເນ່ຍ ຈີນກະ ກະໄດ້ແຈ້ງວ່າຊິພ້ອມທີ່ຊິໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອາຊຽນເປັ ນລຳດັບຕົ້ນໆ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ກະຄື ຍັງງຽບຢູ່ ອາດຊິເປັນເພາະວ່າທາງ ທາງຈີນກະອາດຊິໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊິ ກະ ກະຈາຍເນາະ ໃຫ້ກັບທາງປະເທດທີ່ເປັນ ເປັນມິດກັບທາງຈີນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍຄົງຈະເປັນແບບນັ້ນລະ ເພາະວ່າບໍ່ວ່າໃນປະເທດໃດ ຢາວັກຊີນນີ້ ມັນກະເປັນຢາໃໝ່ ເຮັດບໍ່ທັນຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວກະຂາດເຂີນຢູ່ ກະແປວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງບໍລິການຄົນພາຍໃນປະເທດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສຳເລັດກ່ອນ ເຫຼືອແລ້ວ ຈັ່ງເອົາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ຫຼືວ່າຂາຍ ຫຼືວ່າສົ່ງໄປຕາມທີ່ວ່າຖືກສັ່ງຊື້ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບລາວນີ້ ມັນ ມັນ ກະຕາມທີ່ຮູ້ແລ້ວ ມັນມີການຂາດເຂີນໃນດ້ານກ ານແພດຫຼາຍຢູ່ນີ້ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ນີ້ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ແມ່ນຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຣັດເຊຍນີ້ລະ ແລະຣັດເຊຍ ຫຼືວ່າກອງປະຊຸມ ຫຼືວ່າການເຈລະຈາກັນ ໄດ້ບອກ ບອກໃຫ້ຊາບໃຫ້ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ ອັນນີ້ກະ ກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນການຫາລືຮ່ວມກັນວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະກະໄລຍະເວລາ ລວມເຖິງ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຄືຊິຕ້ອງ ຕ້ອງມີການເຈລະຈ າຫາລືກັນ ກັນອີກ ເປັນໄລຍະໆ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໃນວາລະ ຫຼືວ່າໂອກາດ 70 ປີແຫ່ງຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງການທູດລາວ-ໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມີການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອດັ້ນຜ່າຜ່ານໂຄວິດ-19 ນີ້ເດ ອັນນີ້ມັນເປັນແ ນວໃດເນາະ ທ່ານ ອັນນີ້ມີ ມີການ ອາ ຈັດກອງປະຊຸມກັນຢູ່ສູນແມ່ຂອງສຶກສາ ຢູ່ກຸງເທບມະຫານະຄອນເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນເລື່ອງຂອງທາງສະຖາບັນເອເຊຍສຶກສາ ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ກະໄດ້ຮ່ ວມກັບສະມາຄົມໄທ-ລາວເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຫົວຂໍ້ເລື່ອງ 70 ປີຄວາມສຳພັນທາງການທູດໄທ-ລາວ ກ້າວສູ່ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການເຕີ ບໃຫຍ່ ແລະການພັດທະນາທີ່ຍັ່ງຍືນ ເພື່ອສະຫຼອງຄົບຮອບ 70 ປີ ການສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນທາງການທູດລະຫວ່າງໄທ-ລາວ ໂດຍມີນັກວິຊາການຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຜູ້ແທນໜ່ວຍ ພາກລັດ ແລະກະເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານວິຊາວັດ ອິດສະລະພັກດີ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ ໄທ ແລະກະລາວ ກະເປັນສອງ ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຳພັນໃກ້ຊິດຢ່າງແນບແໜ້ນ ທັງທາງພູມສາດ ແລະກະທາງສັງຄົມ ວັດທະນະທຳ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 70 ປີທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທັງສອງປະເທດກະໄດ້ພັດທະນາຄວາມສຳພັນ ຈົນເປັນຫຸ້ນສ່ວ ນທາງຍຸດທະສາດ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ ແລະກະການພັດທະນາຢ່າງຍັ່ງຍືນ ໂດຍໄທນີ້ຊິໃຫ້ຄຳໝັ້ນວ່າ ຊິຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທາງລັດຖະບານລາວ ໂດຍມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຫຼັງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ມັນ ມັນດີຂຶ້ນເນາະ ສ່ວນທ່ານແສງ ສຸຂະທິວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວປະຈຳປະເທດໄທ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕັ້ງແຕ່ມີການສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນຂອງໄທ ແລະກະລາວ ປະຊາ ຊົນທັງສອງປະເທດກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະກະໄປມາຫາສູ່ກັນຕະຫຼອດມາ ແລະທາງພະບໍລົມວົງສານຸວົງຂອງໄທນີ້ ກໍໄດ້ໄປສະເດັດຢ້ຽມຢາມລາວເຊັ່ນດຽວກັນ ພ້ອມກັບຂອບຄຸນລັດຖະບ ານຂອງໄທ ແລະກະປະຊາຊົນຄົນໄທທີ່ຊ່ອຍເຫຼືອຊາວລາວສະເໝີມາເນາະ ທັງນີ້ພາຍໃນບຸນກໍຍັງມີການເປີດໂຕສັນຍະລັກ 70 ປີການທູດໄທ-ລາວ ຊຶ່ງໃນສັນຍະລັກນັ້ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍພາບຂອງພະທາດ ສີສອງຮັກ ທີ່ອຳເພີດ່ານຊ້າຍ ຈັງຫວັດເລີຍ ທີ່ສ້າງໂດຍສົມເດັດພະມະຫາຈັກກະພັດແຫ່ງກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງ ຫຼືວ່າລາຍງານນີ້ແມ່ນວ່າ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ມັນ ມັນ ມັນກ່ຽວກັບເ ລື່ອງຄົບຮອບ 70 ປີ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຫ່ງຄວາມສຳພັນລາວ-ໄທນີ້ ແຕ່ວ່າມັນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19 ອັນນີ້ກໍໝາຍເຖິງວ່າ ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ແລ້ວນີ້ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ມັນສະດວກເນາະ ຖ້າສະດວກຂຶ້ນນີ້ ເລື່ອ ງຂອງການຟື້ນຟູ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຄືໄທລາວນີ້ຊິຮ່ວມມືກັນ ພະຍາຍາມໃຫ້ເສດຖະກິດມັນດີຂຶ້ນໂດຍໄວ ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ມັນ ມັນຄີ່ຄາຍແລ້ວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່ າບອກໃຫ້ຮູ້ ຫຼືວ່າໃຫ້ວີ່ແວວແນວໃດຫຼືບໍ່ວ່າ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດລາວ-ໄທ ພາຍຫຼັງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ເພິ່ນຊິເຮັດຫຍັງແດ່ ອັນນີ້ກໍເວົ້າເປັນກວ້າງໆເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງການຟື້ນຟູທາງເສດຖະກິດ ອາ ດຈະເປັນຄວາມຮ່ວມມື ທາງການຄ້າການຂາຍ ການຊື້ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງກັນໃຫ້ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລະກະຊ່ອຍໃນເລື່ອງຂອງພາກເອກະຊົນໃນການຟື້ນຟູ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ມັ ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ແລ້ວໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການລາຍງານນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າໃນພິທີ ຫຼືວ່າການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າກັນນີ້ ແມ່ນວ່າມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍນີ້ ມັນມີຄົນຈາກວຽ ງຈັນ ຫຼືວ່າແຜ່ນດິນລາວໄປຮ່ວມຫຼາຍຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າມັນຢູ່ກຸງເທບພຸ້ນ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ເປັນຄົນລາວທີ່ເພິ່ນເປັນນັກທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດໄທຢູ່ແລ້ວ ແລະກະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ຂອງສະຖານເອກອັກຄະ ລັດຖະທູດເນາະ ທີ່ມາ ມາຮ່ວມປະຊຸມ ນອກນັ້ນກະຊິເປັນ ເປັນຜູ້ສົນໃຈຈາກຂອງໄທ ແລະກະຄົນ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີສະຖານທູດໃນປະເທດໄທນຳເນາະ ອັນ ການໄປຮ່ວມນີ້ບໍ່ແມ່ນເກນໄປບໍ ຫຼືວ່າຈຳຕ້ອງໄ ປໂດຍກົງ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມບໍ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນການຈັດຮ່ວມມື ຮ່ວມມືກັນຈັດ ລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ກັບທາງສະຖານທູດ ເອີ ຂອງ ຂອງ ຂອງລາວ ຢູ່ປະຈຳ ປະຈຳປະເທດໄທ ຕົງນີ້ ເນາະ ການໄປລັບຟັງຕົງນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຂອງນັກທຸລະກິດເນາະ ທີ່ມັນຊິມີໃນເລື່ອງຂອງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ ໄດ້ຫາລືໄດ້ ໄດ້ເຈລະຈາກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໃໝ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ າສົນໃຈນີ້ ແມ່ນວ່າໄທກຳລັງກະກຽມ ຫຼືວ່າຕຽມຕົວສ້າງທາງລົດໄຟທາງຄູ່ສາຍໃໝ່ ເຊື່ອມຕໍ່ສະພານມິດຕະພາບລາວໄທ ຊຽງຂອງບໍ່ແກ້ວນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ? ອັນນີ້ເນາະ ກໍຕອນນີ້ກໍຄືເປັນ ເປັນເລື່ອງໃໝ່ ແລະກະຄືວ່າຊິດຳເນີນການຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ກໍຄືຕອນນີ້ ທາງລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ອອກກົດໝາຍທີ່ດິນ ເພື່ອເວນຄືນໃນພື້ນທີ່ບາງສ່ວນ ໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍອຳເພີຂອ ງຈັງຫວັດແພ່ ຈັງຫວັດລຳປາງ ຈັງຫວັດພະເຍົາ ແລະກະຈັງຫວັດຊຽງລາຍເນາະ ເພື່ອທີ່ຊິກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟສາຍເດັ່ນໄຊ ຊຽງລາຍ ຊຽງຂອງ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າໄປສຳຫຼວດກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ດິນ ທີ່ຕ້ອ ງເວນຄືນທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອລັບຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ລັບຜົນກະທົບເນາະ ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ກະມີຈຸດປະສົງຫຼັກ ກະເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຈາກໄທໄປຈີນ ຜ່ານຊ່ອງທາງຫຼັກຢູ່ 2 ຊ່ອງທາງ ກໍ ຄືທ່າເຮືອຊຽງແສນ ແລະກະຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ 4 ກໍຄືຊຽງຂອງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເນາະ ໄລຍະທາງກະລວມ 308 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງລົດໄຟຂະໜາດ 1 ແມັດ ລອງລັບລົດໄຟ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຄວາມເລັວສູງສຸດກໍຢູ່ທີ່ປະມານ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເນາະ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຂຶ້ນໄປຫາຊຽງຂອງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເລີ່ມຈາກໃສ? ຈາກ ຈາກຊຽງໃໝ່ບໍ? ຫຼືວ່າລຳປາງບໍ? ຫຼືວ່າຊຽງຮາຍບໍ? ຈາກໃສເນາະ? ອັນນີ້ກໍ ກໍເລີ່ມຈາກຈັງຫວັດແພ່ຂຶ້ນໄປເນາະ ຈັງຫວັດແພ່ ເພາະວ່າມີລົດໄຟໄປ ໄປຢູ່ແລ້ວ ກະຊິຜ່ານໄປລຳປາງ ພະເຍົາ ແລະກະຊຽງລາຍ ຄື ຄືມັນບໍ່ໄດ້ໄປຕົງເນາະ ກະຊິມີຜ່ານຈັງຫວັດຕ່າງໆ ກະແປວ່າເສັ້ ນທາງລົດໄຟໄປຫາອັນສະພານໃຫຍ່ທີ່ເມືອງຊຽງຂອງນີ້ ກະແປວ່າມັນ ມັນ ມັນແລ່ນຕາມຊາຍແດນພະມ້າໄທພຸ້ນ ມາຕັ້ງແຕ່ຈັງຫວັດແພ່ ແລະກະຜ່າ ຜ່ານຈັງຫວັດ ອ່າ ຊຽງຮາຍ ແລະກະລົງມາແມ່ນ້ຳຂອງແມ່ ນບໍ່?
ແມ່ນໆ ກໍຄື ກະຫວັງເອົາໄວ້ວ່າ ອະນາຄົດນີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງ ທາງການລາວແລ້ວ ກໍຊິໄປເຊື່ອມຕໍ່ທາງກັບທາງ ທາງພະມ້າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າລະນຶກວ່າຊິດັ້ນຂຶ້ນມາແຕ່ບາງກອກພຸ້ນ ມັນ ບໍ່ແມ່ນເນາະ ອ່າ ມັນ ມັນກະເຊື່ອມໂຍງກັນໝົດກັບເສັ້ນທາງເກົ່າ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພື່ອທີ່ຈະໄປອອກທ່າເຮືອຄອງເຕີຍ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນອະນາຄົດອີກ ອີກໄກພໍສົມຄວນຢູ່ເນາະ ກະແປວ່າກ້ຽວໄປກ້ຽວມາ ມາຕໍ່ໃສ່ ກັນຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວກ່ຽວກັບທາງລົດໄຟນີ້ນະ ຊາບບໍ່ວ່າງົບປະມານມັນຈັກພັນລ້ານບາດເນາະ?
ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນເສັ້ນທາງໜຶ່ງທີ່ຊິສ້າງ ແລະກະໃຊ້ງົບປະມານຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍເນາະ ໂດຍ ໂດຍທີ່ມີການກຳນົດເອົາໄວ້ວ່າຊິແລ້ວເສັດນີ້ ຄືຊິແລ້ວນີ້ ກະປະມານປີ 2025 ໃຊ້ເງິນລົງທຶນທັງໝົດຢູ່ 79,000 ກວ່າລ້ານບາ ດເນາະ ໂອ້ ຫຼາຍມາກມາຍ ແລ້ວທ່ານເວົ້າວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟຄູ່ນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າມີສາຍຂຶ້ນສາຍລົງ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເປັນລົດໄຟປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເປັນລົດໄຟປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າເປັນ ເປັ ນລົດໄຟທີ່ ອ່າ ບໍ່ຕ້ອງສັບລາງດູ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບໍ່ຕ້ອງໄປຈອດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຄັນ ອີກຄັນໜຶ່ງນີ້ຜ່ານກ່ອນ ຄ່ອຍໆໄປ ນີ້ມັນຄືວິ່ງໄດ້ ແລ່ນໄດ້ຕະຫຼອດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍຊິໄດ້ເກີດຄວາມ ຄວາມໄວຂຶ້ນ
ລົດໄຟນີ້ແມ່ນ ແມ່ນລົດໄຟຊະນິດໃດ ລົດໄຟໄຟຟ້າບໍ ຫຼືວ່າລົດໄຟນ້ຳມັນກິໂລ ລົດໄຟຕົວນີ້ກໍຄາດວ່າເປັນລົດທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ເອີ ພວກ ພວກນ້ຳມັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າເຄື່ອງເຊື້ອເພີງປະເພດໃດກໍ ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນລົດໄຟທີ່ຈຸດປະສົງກໍຄືຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກໄທໄປຈີນເນາະ ລຳລຽງການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍ ໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າຂ່າວຄາວທີ່ຄວນຊາບນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ກໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເຫຼັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ